بۇ يىل ئىككىنجى ئاينىڭ ئون تۆتىنچى كۈنى بىر مىڭ يەتتە يۈز ئاتمىش بەشىنچى يىلى مەنچىڭ ئىمپېرىيىسى ئۇيغۇرلار دىيارىنى بىرىنچى قېتىم ئىشغال قىلىپ ئالتە يىلدىن كېيىن ئۇچتۇرپاندا يۈز بەرگەن مۇستەملىكىگە قارشى ئازادلىق قوزغىلىڭىغا ئىككى يۈز ئەللىك يەتتە يىل توشتى بۇ قوزغىلاڭ تارىختا ئۇچتۇرپان قوزغىلىڭى ئۇچتۇرپان ئاھالىلىرى ئارىسىدا بولسا جىگدە يېغىلىقى مانجۇ چىڭ سۇلالىسى ھۆججەتلىرىدە بولسا ئۇچتۇرپان ئىسيانى دېگەندەك ناملار بىلەن ئاتالغان ئۇچتۇرپان شەھىرىدىكى يەتتە قىزلىرىم مەقبەرىسى ۋە ئۇيغۇر خەلقى ئىچىگە كەڭ تارقالغان يەتتە قىزلىرىم ھېكايىسى ئەنە شۇ ئۇچتۇرپان قوزغىلىڭىدا دۈشمەن قولىغا تىرىك چۈشۈشنى خالىماي ئۆزلىرىنى تاغدىن تاشلاپ قۇربان قىلغان يەتتە نەپەر پىداكار قىزغا ئائىت بولۇپ، كېيىنكىلەر ئەنە شۇ ئۇچتۇرپان قوزغىلىڭى ۋە ئۇنىڭدىكى يەتتە باتۇر قىزنىڭ خاتىرىسى ئۈچۈن مەزكۇر قەبرىنى قاتۇرغان ئىدى. ئۇچتۇرپان قوزغىلىڭىنىڭ كېلىپ چىقىش ئارقا كۆرۈنۈشى شۇنىڭدىن ئىبارەتكى، چىڭ ئىمپېرىيىسىنىڭ ئىشغالچى قوشۇنلىرى بىر مىڭ يەتتە يۈز ئەللىك توققۇزىنچى يىلى قاتتىق قارشىلىقلارنى باستۇرۇش ۋە قىرغىن قىلىش ئارقىلىق پۈتۈن تەڭرىتاغلىرىنىڭ جەنۇبىدا چىڭ ئىمپېرىيىسىنىڭ ھۆكۈمرانلىقىنى ئورناتتى. ئۆزبېكىستان پەنلەر ئاكادېمىيىسىنىڭ تەتقىقاتچىسى، ئون سەككىزىنچى، ئون توققۇزىنچى ئەسىرلەردىكى مەنچىڭ ئىمپېرىيىسىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىنى ئىشغال قىلىش تارىخىنى مەخسۇس چىڭ سۇلالىسى تارىخىي ئارخىپ ھۆججەتلىرى بويىچە تەتقىق قىلىپ، چىڭ ئىمپېرىيىسى، جۇڭغارىيە ۋە شەرقىي تۈركىستان، چىڭ ئىمپېرىيىسى ۋە شەرقىي تۈركىستان ئون سەككىزىنچى ئەسىردە ناملىق كىتابلارنى ماسكۋادا نەشر قىلدۇرغان پروفېسسور ئابلەھەت خوجايېف ئەپەندىنىڭ يەكۈنىچە، چىڭ ئىمپېرىيىسى ئۇيغۇر ئېلىنىڭ شىمالى ۋە جەنۇبىغا قارىتا قاتتىق قول ھەربىي مەمۇرىي ئىدارە قىلىش تۈزۈمى ئورناتتى. چيەنلۇڭ خان ئۇيغۇرلارنىڭ ھەرقانداق قارشىلىقىنى رەھىمسىز باستۇرۇش، رەھىمسىزلارچە قىرغىن قىلىپ، قايتىدىن باش كۆتۈرۈشىگە، قايتىدىن ئۆز دۆلىتىنى قۇرۇشىغا يول قويماسلىق سىياسىتى يۈرگۈزگەن ئىدى.
چيەنلۇڭنىڭ ئىدىيەسىدە، غايىسىدە، بىرىنچىدىن، دۆلەت تۈزۈمىنى پۈتۈنلەي يوق قىلىپ تاشلاش، تەخت ۋارىسلىرىنى يوق قىلىپ تاشلاش، باشقا دۆلەت تۈزۈمى تىكلىنىشىگە يول قويماسلىق بۇ ناھايىتى چوڭقۇر بىر ئۆزىگە ئۆزلەشتۈرۈۋالغان چيەنلۇڭ پەقەتلا ئۆزىگە ئۆزلەشتۈرۈش ئەمەس ھەتتا ئەتراپىدىكى ئادەملەرگىمۇ شۇ پىكىرنى سىڭدۈرگەن ۋە قوشۇن باشلىقلىرىغا شەرقىي تۈركىستانغا ئەۋەتىلگەن قوشۇن باشلىقلىرىغا شۇ نەرسىنى بۇيرۇغان بۇ ھۆججەتلەرنىڭ ئارىسىدا شۇنداق مەخپىي فەرمانلار بار، بۇ رۇسىيەنىڭ ئارخىپ ھۆججەتلىرىدا بار، ئۆزى جۇڭغارلارنىڭ نوپۇسى ئالتە يۈز مىڭ بولغان، شۇ ئۇرۇش نەتىجىسىدە قاتتىق قىرغىنغا ئۇچرىتىپ بۇلارنى شۇ ئالتە يۈز مىڭدىن يۈز مىڭ ئادەم قالىدۇ، يۈز مىڭ ئادەم قالغاندا يەنە بۇنى يۈز مىڭ ئادەم بىر جايغا جايلىشىپ قالسا خەۋپلىك بولىدۇ دەپ پارچىلاپ پارچىلاپ بىر قىسمىنى ئالتايغا بىر قىسمىنى قاراشەھەرگە بىر قىسمىنى ئىلى ۋادىسىدا بىر قىسمىنى چۆچەككە ئاشۇنداق قىلىپ بۆلۈپ تاشلايدۇ بۇلارنى چىڭ ھۆكۈمىتىگە قارشىلىق كۆرسەتكەن ياكى قارشىلىق كۆرسەتكەنلەرنى قوللاپ قۇۋۋەتلىگەن شۇلارغا ھەمئاھاڭ بولغان ئۇلارنىڭ فىكرىنى قوللاپ قۇۋۋەتلىگەن خەلقلەر ھەممىسى دېيەرلىك قىرىلىپ كەتتى. بىر مىڭ يەتتە يۈز ئاتمىشىنچى يىلى پارتلىغان بەشكېرەم قوزغىلىڭى بىلەن بىر مىڭ يەتتە يۈز ئاتمىش بەشىنچى يىلدىكى ئۇچتۇرپان قوزغىلىڭى ئەنە شۇ چىڭ ئىمپېرىيىسىنىڭ قىرغىنچىلىق ۋە قاتتىق قول سىياسىتىنىڭ نەتىجىسى ئىدى، دەيدۇ پروفېسسور ئابلاخەت خوجايېف. ئەنقەرە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ تۈرك تارىخى بويىچە دوكتورانتى مۇھەممەتئېلى ئەپەندىنىڭ قارىشىچە، بۇ مىڭ يەتتە يۈز ئاتمىش بەشىنچى يىلدىكى ئۇچتۇرپان قوزغىلىڭى ئەمەلىيەتتە مىڭ يەتتە يۈز ئەللىك يەتتىدىن ئەللىك توققۇزغىچە بۇ چىڭ سۇلالىسى بىزنىڭ ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاننى بېسىۋالغاندىن كېيىن بۇ يەردە ناھايىتى ئېغىر زۇلۇم سىياسىتىنى يۈرگۈزدى بۇ يەردىكى بەزەن بىر غوجىلار شۇنداق تەبىقىدىكى كىشىلەر بىلەن بىرلىشىپ خەلقنى سۈمۈرۈپ خەلقنى بوزەك قىلىپ زۇلۇم قىلىپ خالىغانچە ئۆلتۈرۈپ مال مۈلكىنى بۇلاپ قىلغاندىكىن مىڭ يەتتە يۈز ئاتمىش بەشتە ئۇچتۇرپان قوزغىلىڭى يۈز بەردى ھە ئۇچتۇرپان ھە قوزغىلىڭىغا رەھمەتۇللا بەگ ئاكا ئۇكا ئىككىيلەن ۋە ئۇلارنىڭ سىڭلىسى مايسىخان كېيىنكى يەتتە قىزلىرىمنىڭكى باشچىلىقىدىكى بۇلار رەھبەرلىك قىلىپ بىر قوزغىلاڭ بولدى يەنى بۇ ھە چىڭ سۇلالىسى ھۆكۈمىتىنىڭ ھە شۇ باستۇرۇشىغا قارشى ئۇچتۇرپان، ئۇ چاغلاردا ئۇچ دەپ ئاتالغان بولۇپ، بۇ قەدىمىي شەھەر ۋە ئۇنىڭ ئەتراپىدىكى يېزىلاردا يىگىرمە مىڭدىن ئارتۇق ئاھالە ياشىغان ئىدى. ئۇچتۇرپانغا ئامباللىققا تەيىنلەنگەن سۇچىڭ ۋە ئۇنىڭ ئوغلىنىڭ ئۇيغۇر خەلقىگە سالغان زۇلمى چەككە يەتكەن. ئۇلارغا ھەتتا ھاكىم بەگ ئابدۇللامۇ ماسلىشىپ، خەلقنى تەڭ قاقتى-سوقتى قىلىپ، زۇلۇم سالغان. سۇچىڭ ۋە ئۇنىڭ ئوغلى شۇنىڭدەك ئۇچتۇرپاندا تۇرۇشلۇق مانجۇ خىتاي ئەسكەرلىرىنىڭ ئۇيغۇرلار ئۈستىدىن يۈرگۈزگەن مۇشتۇمزورلۇقى، ھاقارىتى چەككە يەتكەن بولۇپ، بۇ ھەتتا چىڭ سۇلالىسى ئوردا تارىخلىرىدىمۇ خاتىرىلەنگەن. سۇچىڭ ۋە ئۇنىڭ ئوغلى قاتارلىقلارنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ خوتۇن قىزلىرىنى خالىغانچە ئاياق ئاستى قىلىشى، ھاقارەت قىلىشى خەلقنىڭ نەپرىتىنى قوزغاپ پارتلاش دەرىجىسىگە ئېلىپ كەلگەن ئىدى. مانا شۇنداق ئەھۋالدا سۇچىڭ يۇقىرىنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇشى بويىچە ئۇچتۇرپان ئاھالىسىنىڭ ئىككى يۈز قىرىق دانە جىگدە كۆچىتىنى قۇرۇتۇۋەتمەستىن بېيجىڭغا كۆچۈرۈپ ئاپىرىشنى بەلگىلەپ كۆپ ساندا ئادەمنى بۇ ھاشارغا تۇتتى ئۇچتۇرپاندىن بېيجىڭغا پىيادە ھالدا ئىككى يۈز قىرىق دانە كۆچەتنى قۇرۇتۇۋەتمەستىن بۇزماستىن ئېلىپ بېرىش تەسەۋۋۇر قىلغۇسىز زۇلۇم بولۇپ بۇ بەلكى تامامەن مۇمكىن ئەمەس ئىش ئىدى ئۇچتۇرپان قوزغىلىڭىغا ئائىت ئۇيغۇر تارىخىي رىۋايەتلەردە قەيت قىلىنىشىچە، لېكىن خەلق ئاممىسى ئامالسىز بۇ سەپەرگە ئاتلىنىشقا مەجبۇر بولغان. بىر مىڭ يەتتە يۈز ئاتمىش بەشىنچى يىل ئىككىنجى ئاينىڭ ئون تۆتىنچى كۈنى جىگدە كۆچەتلىرىنى ئېلىپ ماڭغان ھاشارچىلار توپى ئۇچتۇرپاندىن ئون سەككىز كىلومېتىر نېرىدىكى يىلقىچىدۆڭ دېگەن يەرگە كەلگەندە، ھېرىپ قالغان ھاشارچىنى ئۇرغان ۋە ئۆلتۈرگەن مانجۇ خىتاي چېرىكلىرىدىن غەزەپلەنگەن مەزكۇر ھاشارغا مەسئۇل قىلىنغان كىچىك بەگ رەھمەتۇللا ھاشارچىلارنى باشلاپ قوزغىلىپ، بارلىق چېرىكلەرنى ئۆلتۈرۈپ، قوزغىلاڭنى باشلايدۇ. ئارقىدىن ئۇ ئۇچتۇرپان شەھىرىگە بېسىپ كىرىپ، شەھەرنى قولغا چۈشۈرگەن. مانجۇ ئەمەلدارى سۇچىڭ ۋە ئۇنىڭ ئوغلى ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋالغان. ئابدۇللا بولسا ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلىنغان. مانا شۇنىڭ بىلەن ئالتە ئايغا سوزۇلغان مەشھۇر ئۇچتۇرپان قوزغىلىڭى پارتلايدۇ. ئەتراپتىكى پۈتۈن ئاھالە شەھەرگە يىغىلىپ قوزغىلاڭغا قاتنىشىدۇ. بۇ ھەقتىكى چىڭ سۇلالىسى تارىخىي ھۆججەتلىرىدە قەيت قىلىنىشىچە، بۇنىڭ بىلەن ئاقسۇدىن قوشۇن باشلاپ باستۇرۇشقا كەلگەن مانجۇ قوماندانلىرىدىن ناشىتوڭ ۋە كاتاخەيلەرنىڭ نەچچە قېتىملىق ھۇجۇملىرى تارمار قىلىنىدۇ. ئاكا-ئۇكا رەھمىتۇللا ۋە ئەسمىتۇللا بەگلەر باش بولغان ئۇچتۇرپان خەلقىنىڭ بۇ قوزغىلىڭى تېز غەلىبە قىلىپ، ئەتراپقا كېڭىيىشكە قاراپ يۈزلىنىدۇ. مانجۇ ئوردىسى ۋە ئىمپېراتور چيەنلۇڭ ئۇچتۇرپان قوزغىلىڭىدىن خەۋەر تېپىپ، دەرھال ئىلى گېنېرالى مىڭرۇينى قوزغىلاڭنى باستۇرۇشقا بۇيرۇيدۇ. نەتىجىدە مىڭرۇي ئىلگىرى-كېيىن ئىلى ئاقسۇ، قەشقەر ۋە باشقا جايلاردىن ئون مىڭغا يېقىن قوشۇنغا قوماندانلىق قىلىپ، ئۇچتۇرپان شەھىرىنى قاتمۇ قات قورشىۋالغان. چىڭ سۇلالىسى تارىخىي يازمىلىرى جۇڭغارلارنى تىنجىتىش ستراتېگىيەلىرى قاتارلىق تارىخىي ھۆججەتلەرگە تايانغاندا، ئۇچتۇرپان ئاھالىسى ۋە قوزغىلاڭچىلار ئۇچتۇرپان شەھىرى سېپىل ئىچىگە كىرىۋېلىپ، ئالتە ئاي قاتتىق قارشىلىق كۆرسەتكەن. دۈشمەننىڭ دائىم سېپىلغا قىلغان ھۇجۇملىرىنى چېكىندۈرۈشكە ئەر-ئايال، قېرى-چۆرە، ھەتتا ئۇششاق بالىلارغىچە قاتنىشىپ، قارشىلىق كۆرسەتكەن. نەتىجىدە، سېپىلغا ھۇجۇم قىلغان مانجۇ چىڭ قوشۇنلىرى شەھەرنى ئىشغال قىلىشقا ئامالسىز قالغان. شەھەرنى ئالالمىغان چىڭ سۇلالىسى قوماندانلىرى ئاخىرى شەھەرنى قاتمۇ قات قورشاپ، سۇ يوللىرىنى كېسىش، ئاشلىق مەنبەسىنى كېسىش قاتارلىق يوللىرى بىلەن شەھەر خەلقىنى ئاچلىق، كېسەللىك ۋە باشقا تۈرلۈك قىيىنچىلىقلارغا دۇچار قىلىش ئارقىلىق تەسلىم قىلىش، شەھەرنى ئىشغال قىلىش چارىسى قوللانغان. تارىخىي مەنبەلەرگە كۆرە، مانجۇ خىتاي قوشۇنلىرى شەھەرنى ئىشغال قىلغاندىن كېيىن، ئۇيغۇرلار تارىخىدىكى بىر قېتىملىق دەھشەتلىك مىللىي قىرغىنچىلىق سادىر قىلدى. پىروفېسسور ئابلەھەت خوجايېۋنىڭ چىڭ مەنبەلىرى بويىچە قەيت قىلىشىچە، ئۇلار ئۇچتۇرپاندا دەھشەتلىك قىرغىنچىلىق قىلغان ۋە ئاخىرىدا يەنە ئېشىپ قالغان ئاھالىلەرنى ئاقسۇ ۋە باشقا جايلاردىن كۆپ ساندا كىشىنى ئىلىغا سۈرگۈن قىلىپ، دېھقانچىلىق ئەمگىگىگە سالغان.
ئۇچتۇرپان قوزغىلىڭىمۇ خۇددى شۇنىڭغا ئوخشىغان قاتتىق قوللۇق بىلەن باستۇرۇلدى ئۇچتۇرپاننىڭ ئاھالىسىنى دېمەك ھەممىسىنى دېيەرلىك جايدىن قوزغىتىپ باشقا جايلارغا يۆتكەپ تىرىك قالغانلىرىنى ئۆلۈمگە مەھكۇم قىلغانلىرى ئۆلۈپ كەتتى ئەندى ئەلبەتتە كۆپلىرى خۇلاسە شۇ پەيتتە شۇنداق بىر چوڭ قىرغىنچىلىق بىلەن بۇ قوزغىلاڭ باستۇرۇلغان. ئەمدى ئۇچتۇرپان قوزغىلىڭى ھەقىقەتەن ئالتە يىلدىن كېيىن كۆتۈرۈلگەن. ئەلبەتتە شۇ مانا شۇ ئۇچتۇرپان خەلقى جاندىن تويغاندىن كېيىن كۆتۈرۈلۈپ قوراللىق قارشىلىق قىلىشقا ھەرىكەت قىلىدۇ. لېكىن يەنە بىر قوزغىلاڭ بار. بىر مىڭ يەتتە يۈز ئاتمىشىنچى يىلى قەشقەردە شۇ بەشگىرەمدە بىر قوزغىلاڭ بولىدۇ ئۇنىمۇ قاتتىق قوللۇق بىلەن باستۇرۇۋېتىدۇ شۇنىڭدىن كېيىن ئىككىنچى قوزغىلاڭ بۇ ئۇچتۇرپان قوزغىلىڭى ھېسابلىنىدۇ ئەنقەرە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ تۈرك تارىخى بويىچە دوكتورانتى مۇھەممەد ئېلى ئەپەندىنىڭ قارىشىچە، ئۇچتۇرپان شەھەر ئىشغال قىلىنغاندىن كېيىنكى بۇ قىرغىنچىلىقنى ھەتتا چىڭ سۇلالىسى ئوردىسى ئۆزلىرىمۇ تارىخ مەنبەلىرىدە خاتىرىلىگەن. ئىمپېراتور چيەنلۇڭ بۇنداق قاتتىق قارشىلىق كۆرسەتكەن ئۇچتۇرپان ئاھالىسىنى شەھەر ئېلىنغاندىن كېيىن بىرنىمۇ قويماي قىرىپ تاشلاش ھەققىدە بۇيرۇق چۈشۈرگەن.
چىڭ سۇلالىسى قوشۇنلىرى مەنچىڭ ئوردىسىمۇ بۇنى بېسىقتۇرالماي سەككىزىنچى ئاي يەنى ئىككىنچى ئايلارنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا ئوتتۇرىغا چىققان بىر قوزغىلاڭ سەككىزىنچى ئايدا ئاران باستۇرۇلدى بۇ چاغدا بۇلار ناھايىتى قانلىق ئۇسۇللار بىلەن پۈتۈن خەلقنى تامامەن دېگۈدەك قىرىپ تاشلىدى ۋە قېپقالغانلىرىنىمۇ غۇلجىغا، ئىلىغا پالاپتىكەن. شۇنداق دەرىجىدە باستۇردى بۇ ئەمەلىيەتتە بىر قىرغىنچىلىق، تامامەن بىر يوقىتىش بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. بىر مىڭ يەتتە يۈز ئاتمىش بەشىنچى يىل سەككىزىنچى ئاينىڭ ئون بەشىنچى كۈنى ئاخىرى شەھەر ئىچىدە بىر قىسىم خائىنلار چىقىپ، قوزغىلاڭچىلار باشلىقى ئەسمىتاللا بەگ قاتارلىق قىرىق ئىككى ئادەمنى تۇتۇپ چىڭ قوشۇنىغا تاپشۇرغاندىن كېيىن چىڭ قوشۇنلىرى شەھەرگە بېسىپ كىرىشكە مۇۋەپپەق بولغان. بۇ ھەقتىكى چىڭ سۇلالىسىنىڭ تارىخىي ماتېرىياللىرى ۋە چەنلۇڭنىڭ مانجۇچە چۈشۈرگەن بۇيرۇقلىرىغا ئائىت ئارخىپ ماتېرىياللىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، چەنلۇڭ بىر مىڭ يەتتە يۈز ئاتمىش بەشىنچى يىل توققۇزىنچى ئاينىڭ ئون ئۈچىنچى كۈنىدىكى بۇيرۇقىدا ئۇچتۇرپاندىكى ئون ئۈچ ياشتىن تۆۋەن بالىلار، ئاياللارنى ئىلىغا سۈرگۈن قىلىشنى، ھەتتا سۈرگۈن قىلىنغانلارغا يول ئۈستىدە ئاشلىق، يېمەك بەرمەسلىكنى، ئۇلارنىڭ ئاچلىقتىن ئۆلۈشى بىلەن كارى بولماسلىقنى، قارشىلىق قىلغانلارنى ئۆلتۈرۈشنى بۇيرۇغان. شەھەر ئېلىنغاندىن كېيىن ئۇچتۇرپاندا بىر قېتىمدىلا ئون ئۈچ ياشتىن يۇقىرى بولغان تۆت يۈز ئادەم ئۆلتۈرۈلگەن. ئارقىدىن ئەسىرگە ئېلىنغان ئەرلەرنى بىرمۇ بىر تەكشۈرۈپ، ئۇلاردىن يەنە مىڭ ئادەمنى قىرىپ تاشلىغان. ئارقىدىن يەنە ئۈچ مىڭ ئادەمنى ئېنىقلاپ چىققان، ئۇلارنى ۋاقتىنچە ئۆلتۈرمىگەن. ئەمما پادىشاھ چيەنلۇڭ ئۇلارنى ئىلى ئۈرۈمچى قاتارلىق جايلارغا سۈرگۈن قىلىپ دېھقانچىلىققا سېلىشقا، ئارقىدىن يەنە ئۇلارنى ئىچكىرى خىتاي ئۆلكىلىرىگە سۈرگۈن قىلىپ، ئەمەلدارلارغا قۇل قىلىشقا بۇيرۇغان. ئەمما ئۇزۇن ئۆتمەي بۇ ئۈچ مىڭ كىشىمۇ ئوخشاشلا قىرىپ تاشلانغان. بۇ قوزغىلاڭنى باستۇرۇش ئۈچۈن چىڭ ئوردىسى زور كۈچ سەرپ قىلغانلىقى ئۈچۈن، ئاقىۋەتتە مانجۇر چىڭ ئىمپېرىيىسى ئۆزىنىڭ بۇ جايلارغا قاراتقان سىياسىتىدە يېڭى بىر تەڭشەش ئېلىپ بېرىشقا مەجبۇر بولغان.